ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ຂອງວິທະຍຸສຽງອາເມລິກາ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະສອນທ່ານກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນຂ່າວ
ເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວນີ້ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ສິນຕາມກຳນົດຂອງລັດຖະບານ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນພຽງການເລື່ອນເວລາ ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຈະບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບການຂາດດຸນງົບປະມານ ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງພາສີ ແລະ ການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄຳວ່າ fiscal ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນ ມັນໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍງົບປະມານຂ ອງທຸລະກິດ ແລະ ລັດຖະບານ ຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍງົບປະມານຂອງສະຫະລັດ ມັນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເງິນຖືກຫາມາໄດ້ຜ່ານການເກັບພາສີ ແລະ ວິທີທີ່ເງິນຖືກໃຊ້ ບັດນີ້ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍິ ນຄຳວ່າ fiscal ພາສາອັງກິດຂອງທ່ານກໍຈະດີພໍ ຈະຮູ້ວ່າ ຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ໝາຍຄວາມວ່າຫຍັງ